۽ کين سندن پيغمبر چيو ته ان جي بادشاهيء جي نشاني اوهان وٽ صندوق جو اچڻ آهي، جنهن ۾ اوهان جي پالڻهار کان هڪ دل جو آرام ۽ جيڪي موسيٰ جي خاندان ۽ هارون جي خاندان تبرڪ ڇڏيو تنهن جي بچت آهي. ان کي ملائڪ کڻي ايندا، ڇو ته ان ۾ اوهان لاء بيشڪ وڏي نشاني آهي. جيڪڏهن اوهين مڃيندڙ آهيو.